بەزى ئىسلامىي گۈزەل ئەخلاقلار ھەققىدە توختىلىمىز ئېھسان ۋە ئۇنىڭ ھاياتتىكى ئەھمىيىتى ئېھسان مۇسۇلمانلار ئارىسىدىن يوقاپ كەتكەن ئىسلام دۇنياسىدا تېپىلىشى ئىنتايىن ئاز بولغان بىر مۇھىم ئەخلاق بۇ شۇنچە ئەھمىيەتلىك بىر ئەخلاق بولۇپ تۇرۇپ ئۇنى كۆپ ساندىكى مۇسۇلمانلاردىن ھەتتا دىيانەتلىك سانالغان كىشىلەردىنمۇ تاپقىلى بولمايدىغان ھالەتكە كېلىپ قالغان. ئەپسۇسلىنارلىقكى، ئېھساندىن ئىبارەت بۇ گۈزەل ئەخلاقتىن مۇسۇلمانلار پايدىلىنالمىغان، ئەمما غەرب دۇنياسى بۇنىڭدىن پايدىلىنىشتا غەلىبە قىلغان. ئۇنداقتا ئېھساننىڭ مەنىسى نېمە؟ ئېھسان، ھەر ئىشنى قېتىرقىنىپ قىلىش دېمەكتۇر. قۇرئان كەرىمدىكى. ئاللاھ ھەر نەرسىنى مۇكەممەل ياراتتى دېگەن ئايەت بۇ مەنىنى ئىپادىلەيدۇ. ئىشنى قېتىرقىنىپ قىلىش دېگەنمۇ ئەخلاقتىن سانىلامدۇ؟ دەپ ھەيران قېلىشىڭىز مۇمكىن. شۇنداق، ئېھسان گۈزەل ئەخلاقلار ئىچىدە ئەڭ ئەھمىيەتلىكى سانىلىدۇ. چۈنكى ئىسلام دىنىنىڭ چاقىرىقى ھەر ئىشنى قېتىرقىنىپ قىلىش، ئىبادەت، مۇئامىلە گەپ سۆز ئىش ھەرىكەتلەرنىڭ ھەممىسىنى قېتىرقىنىپ بېرىلىپ پۇختا ۋە ياخشى قىلىش ئىسلام ئەخلاقىدىن سانىلىدۇ شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئاللاھ تائالا سىلەردىن ئىشنى قېتىرقىنىپ قىلغۇچىلارنى ياقتۇرىدۇ دېگەن قۇرئان كەرىمدە ئاللاھ ئادالەتلىك بولۇشقا، ئېھسان قىلىشقا ۋە ئۇرۇق تۇغقانلارغا سىلە رەھىم قىلىشقا بۇيرۇيدۇ دەيدۇ. يەنە بىر ئايەتتە، ئاللاھنىڭ رەھمىتى ئېھسان قىلغۇچىلارغا يېقىندۇر دەيدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دېگەن، ئاللاھ ئېھساننى ھەر نەرسىگە پۈتۈۋەتكەن. دېمەك، بىز چوڭ-كىچىك، ئاددىي-مۇرەككەپ ھەرقانداق ئىشتا ئېھسان بىلەن ئىش قىلىشقا بۇيرۇلغانمىز. ئېھساننى نىيەت قىلىش كۇپايە قىلمايدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام يۇقىرىقى ھەدىسنىڭ داۋامىدا، بوغۇزلاشتىمۇ ئېھسان قىلىڭلار، پىچاقنى ئىتتىكلىتىپ، مالنىڭ جېنىنى قىينىماي ئۆلتۈرۈڭلار، دەپ كۆرسەتكەن. ئېھسان قىلىشتا نىيەتلا كۇپايە قىلمايدۇ، بەلكى ئۇنى ئەمەلدە كۆرسىتىش ۋە شۇنىڭغا يېتەرلىك سەۋەبلەرنى ھازىرلاش تەلەپ قىلىنىدۇ. خۇددى ئۆلتۈرمەكچى بولغان مالنىڭ جېنىنى قىينىماستىن ئېھسان تەرىقىسىدە بوغۇزلىماقچى بولغان ئادەم پىچاقنى ئىتتىكلىتىشكە موھتاج بولغىنىدەك، ئۆگىنىش قىلماقچى بولغان ئوقۇغۇچىمۇ مۇناسىپ ۋاقىتنى ۋە مۇناسىپ جاينى تاللاشقا ۋە مۇناسىپ چىراغ يورۇقىنى تاللاشقا موھتاجدۇر. ئىبادەتتە ئېھسان. ئىبادەت بىلەن ئېھسان ئىنتايىن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ئىبادەتنى ئەڭ مۇكەممەل دەرىجىدە تولۇق ئادا قىلىش ئېھساندۇر. شۇڭا جىبرىئىل ئەلەيھىسسالام پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامدىن، ئېھسان دېگەن نېمە؟ دەپ سورىغاندا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام، ئېھسان، ئاللاھنى كۆرمىسەڭمۇ خۇددى ئۇنى كۆرۈپ تۇرغاندەك ئىبادەت قىلىشىڭدۇر، دەپ جاۋاب بەرگەن. ئىنسان ناماز، زاكات ۋە روزىغا ئوخشىغان مەشھۇر ئىبادەتلەرنىلا ئەمەس، بەلكى ھاياتتىكى پۈتۈن ئىشلىرىنى ئېھسان تەرىقىسىدە قېتىرقىنىپ قىلىدىغان بولسا، ھەممىدە نەتىجە قازىنالايدۇ ۋە ئاللاتائالاغا ئەڭ مۇكەممەل دەرىجىدە ئىبادەت قىلغان بولىدۇ. چۈنكى. ھەر ئىشنى ئاللا مېنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتىدۇ دېگەن ئېتىقاد بىلەن ئاللا رازىلىقىنى كۆزلەپ قىلغان ئادەم پۈتۈن ئىشلىرىدا ئىبادەت ئىچىدە بولغان بولىدۇ. ئاتا ئانىغا ئېھسان قىلىش. ئاللا تائالا قۇرئان كەرىمدە، ۋەقەدە رەببۇكە ئەللا تەئبۇدۇ ئىللا ئىيياھۇ ۋەبىلۋالىدەينى ئېھسانە. ئاللا ئۇنىڭ ئۆزىگىلا ئىبادەت قىلىشىڭلارنى ۋە ئاتا-ئانىغا ئېھسان قىلىشىڭلارنى پەرز قىلدى، دەيدۇ. بىر ئادەم پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ يېنىغا كېلىپ، يا رەسۇلاللا، سىز بىلەن بىرگە جىھاد قىلىشنى خالايمەن، دەيدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇنىڭدىن، ئاتا-ئاناڭدىن بىرەرسى تىرىكمۇ؟ دەپ سورىغاندا، ھېلىقى ئادەم، ھەئە، ئىككىلىسى تىرىك، دەپ جاۋاب بېرىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇنىڭدىن، راستتىنلا سەن ساۋاب ئىزدەمسەن؟ دەپ سورىغاندا، ئادەم، ئەلۋەتتە ساۋاب ئىزدەيمەن، دەيدۇ. ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇنىڭغا، ئۇنداقتا قايتقىن. ئاتا-ئاناڭغا ياخشى ھەمراھ بولۇپ، ئۇلارنىڭ خىزمىتىنى قىلغىن، دەپ ئۇنى قايتۇرۇۋېتىدۇ. مۇسۇلمانلار كۇپپارلارغا نىسبەتەن سان ۋە كۈچ جەھەتتە ئاز بولغانلىقتىن، جىھاد قىلغۇچى قوشۇننىڭ سانىنى كۆپەيتىشكە شۇنچىلىك زور ئېھتىياجلىق بولغان بىر شارائىتتا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ بۇ ئادەمنى ئەڭ ئۇلۇغ ئىبادەت بولغان جىھادتىن مەنئى قىلىپ، ئاتا-ئانىسىغا خىزمەت قىلىش ئۈچۈن ئۆيىگە قايتۇرۇۋەتكەنلىكى، ئاتا-ئانىغا ھەمراھ بولۇپ، ئۇلارنىڭ خىزمىتىنى قېتىرقىنىپ قىلىشنىڭ نەقەدەر چوڭ ئىبادەت ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاشقا يېتەرلىك. ئەمدى ئاتا-ئانىغا قانداق ئېھسان قىلىمىز؟ يۇقىرىقى ئايەتتىكى ئاتا-ئانىغا ئېھسان قىلىشتىن ئىبارەت بىر جۈملە سۆز كۆپلىگەن مەنىلەرنى ئىخچام ھالدا ئۆز ئىچىگە ئالغان. ئاللاھ تائالا بۇ بىر جۈملە سۆز ئارقىلىق بىزنى ئاتا-ئانىمىزغا ئېھسان قىلىشنىڭ چوڭقۇر مەنىلىرىگە ئېلىپ بارىدۇ. ئۇلارغا ئېھسان قىلىش ئۇلارغا ھەر ۋاقىت تەبەسسۇم بىلەن قاراشتىن باشلاپ، مۇلايىملىق بىلەن سىلىق ۋە ئەدەپلىك مۇئامىلە قىلىش، پەس ئاۋازدا ئەدەپلىك سۆز قىلىش ۋە ئۇلارنىڭ ماددىي ھەم مەنىۋى، دىن ۋە دۇنيالىق قانداقلا بىر خىزمىتى ئۈچۈن ھەمىشە ئۇلارنىڭ ئالدىدا ھازىر بولۇشقىچە بولغان بىر يۈرۈش پەرزەنت بۇرچلىرىنى مۇكەممەل دەرىجىدە ئادا قىلىشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئاتا-ئانىغا ئېھسان قىلىپ، ئۇلارنىڭ خىزمىتىنى قىلىش ھەرقانداق پەرزەنت ئۈچۈن پەرزدۇر. چۈنكى ئاللا تائالانىڭ ئىبادەتتىن كېيىنلا بۇيرۇغان پەرزى ئاتا-ئانىغا ئېھسان قىلىشتۇر. ئېھسان سۆزى ياخشىلىق قىلىش دېگەن مەنىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغانلىقى ئۈچۈن ئۇرۇق-تۇغقانلارغا ياخشىلىق قىلىش، پېقىرلارغا ياخشىلىق قىلىش دېگەندەك ئىختىيارىي خەير-ئېھسان ۋە سەدىقىلەرنى قىلىش، دېگەن مەنىلەردىمۇ كېلىدۇ. ئەمما ئاتا-ئانىغا قارىتىلغان ئېھسان سۆزى بۇ مەنىلەردە كەلمەيدۇ. چۈنكى ئاتا-ئانىغا قېتىرقىنىپ خىزمەت قىلىش بالىلار ئۈستىدىكى مۇقەددەس بۇرچتۇر. ئۇ ھەرگىزمۇ ئىختىيارىي ھالدا قىلىپ قويىدىغان خىزمەت ياكى خەيرى-ئېھسان ئەمەس. ئاتا-ئانىسى ئالدىدىكى بۇ مۇقەددەس بۇرچىنى تەرك ئەتكەن كىشى ئاۋۋال بۇ دۇنيادا ئاندىن ئاخىرەتتە ئۇنىڭ جازاسىنى چوقۇم تارتىدۇ. قىزلارغا ئېھسان قىلىش پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دېگەن كىمكى ئۇنىڭ ئىككى قىزى ياكى ئىككى ھەمشىرىسى بولۇپ ئۇلارغا ئېھسان قىلىدىكەن ئۇ كىشى بۇ ئىككىسىنىڭ سەۋەبى بىلەن جەننەتكە كىرىدۇ قىزلارغا ۋە ھەمشىرىلەرگە قانداق ئېھسان قىلىنىدۇ تەبىئىيكى ئېھساننى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامدىن ئۆگىنىش بىلەن قىلىنىدۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام پۈتۈن پەرزەنتلىرىگە، خۇسۇسەن سۆيۈملۈك قىزى فاتىمە رەزىيەللاھۇ ئەنھاغا ئېھساننىڭ ئەڭ كۆرۈنەرلىك ئۈلگىسىنى كۆرسەتكەن ئىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ھەر قاچان فاتىمە رەزىيەللاھۇ ئەنھا ئۇنىڭ يېنىغا كىرگىنىدە ئۇنىڭغا ئورنىدىن تۇراتتى ۋە پېشانىسىگە سۆيۈپ قويۇپ، يېنىدا ئولتۇرغۇزاتتى. ھازىرقى زاماندا قانچىلىغان ئاتا قىزلىرىغا شۇنچىلىك مېھرىبانلىقنى ۋە ھۆرمەتنى كۆرسىتەلەيدۇ؟ مۇسۇلمانلارنىڭ يولباشچىسى، دۆلەتنىڭ رەئىسى، مەسچىتنىڭ ئىمامى، ئىسلام قوشۇنىنىڭ ئالىي قوماندىنى ۋە ئاللاتائالانىڭ ھەم خەلقنىڭ نەزىرىدە ئەڭ چوڭ ھۆرمەت-ئېھتىرامغا سازاۋەر بولغان كاتتا بىر پەيغەمبەر شۇنچىلىك ئەھمىيەتلىك ئىشلىرىنى قايرىپ قويۇپ، ئالدىغا كىرگەن قىزىغا ئالاھىدە ئورنىدىن تۇرۇپ ئۇنىڭغا سالام بەرگەن ۋە باغرىغا باسقان يەردە ئادەتتىكى ئىنسانلار قانداق بولۇشى كېرەك؟ پەيغەمبىرىمىزنىڭ بۇ كەمتەرلىكى ئالدىدا بەزى بىر دىندار قىياپەتتىكى كىشىلەرنىڭ موللا ئاتالغانلارنىڭ ھاجى ھەرەم بولغانلارنىڭ ۋە ئاز تولا مەنسەپكە ئېرىشكەنلەرنىڭ ئۆزلىرىنى ھېچكىمگە تەڭ قىلماسلىقىنى نېمە دېگىلى بولسۇن فاتىمە رازىياللاھۇ ئەنھا ياتلىق بولغاندىن كېيىن ئۇلار پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ئۆيىدىن سەل يىراق بىر جايغا ماكانلاشقانىدى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بىر ساھابىنىڭ يېنىغا بېرىپ، ئۇنىڭغا، مەن قىزىمنىڭ پىراقىغا بەرداشلىق بېرەلمىدىم. سېنىڭ ئۆيۈڭدىن ماۋۇ ئۆينى بىزگە سېتىپ بەرسەڭ، قىزىمنى ماڭا يېقىن بۇ جايغا كۆچۈرۈپ كەلسەم، دەيدۇ. ساھابى، يا رەسۇلاللا، مەن ۋە ئۆيۈم ئاللانىڭ يولىغا ئاتالغان، خالىغانچە تەسەررۇپ قىلسىڭىز بولىدۇ، دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام فاتىمە رازىياللاھۇ ئەنھانى ئۆيىنىڭ يېنىغا كۆچۈرۈپ كېلىدۇ. سالام بېرىشتىكى ئېھسان. ئاللا تائالا قۇرئان كەرىمدە سىلەرگە بىراۋ سالام قىلسا، سىلەر ئۇنىڭدىن مۇكەممەل سالام قىلىڭلار ياكى سالامنى ئەينەن قايتۇرۇڭلار دەپ بۇيرۇغان.

چۈنكى مۇسۇلمانلار باشقىلارغا ئوخشاش ياخشىمۇسىز دەپ ھال سوراپ قويماستىن ئۇچراشقان كىشىسىگە ئامانلىق ۋە سالامەتلىك تىلەيدۇ بۇنىڭدىنمۇ ياخشى ئەھۋال سوراش بارمۇ دۇنيادا ئۇلۇغ پەيغەمبىرىمىز ھەزرىتى مۇھەممەد سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئاللاھ تائالادىن بىزگە ئېلىپ كەلگەن ئىسلام دىنىدا ئىنسانىيەتنىڭ بەخت-سائادىتى ئۈچۈن يېتەرلىك خەزىنىلەر بار. ئىنسانلارنىڭ بەخت-سائادىتى بۇ ئۇلۇغۋار خەزىنىلەرنى بىلىپ پايدىلىنىشىغا باغلىق. جېدەل ۋە مۇنازىرىلەردە ئېھسان قىلىش. بۇ ماۋزۇدىمۇ ئاللا تائالا بەندىلىرىگە بەزى تەۋسىيەلەرنى قىلىشنى ئۇنتۇمىغان ۋە بۇ ھەقتە، ئۇلار بىلەن ئەڭ چىرايلىق رەۋىشتە مۇنازىرىلەشكىن، دەپ بۇيرۇغان. سىزگە بىراۋ ياقمايدىغان بىر گەپنى قىلسا، بۇ نېمە دېگەن قاملاشمىغان سۆز دەيسىز. ئەگەر ئەدەپلىك بولسىڭىز، مەن بۇ سۆزگە قارشىمەن دەيسىز. لېكىن ھەر ئىككى جاۋابتا ئېھسان ئەمەلگە ئاشمىغان. ئەگەر سىز، سىزمۇ مېنىڭ كۆز قارىشىمنى ئاڭلاپ باققان بولسىڭىز دېسىڭىز ھەممىدىن ياخشى ئەمەسمۇ؟ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامدىن مۇنازىرىلىشىش ئۇسۇلىنى ئۆگىنەيلى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مەككىدە دەسلەپ ئىسلامنى تەشۋىق قىلغان ۋاقىتلىرىنىڭ بىرىدە مەككىنىڭ كاتتىباشلىرىدىن ئۇتبە ئىبنى رەبىئە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ يېنىغا كېلىپ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ شەنىگە لايىق كەلمەيدىغان پەس سۆزلەرنى ئېيتىدۇ. ئۇنى ئىسلام دەۋىتىدىن ۋاز كېچىشكە، بۇ يولدا ئەگەر بايلىق خالىسا پۈتۈن مەككىنىڭ بايلىقىنى يىغىپ بېرىشنى، مەنسەپ تىلىسە ئۇنى ئۆزلىرىگە پادىشاھ قىلىۋېلىشنى، ئەگەر ئەقلىدىن ئازغان بولسا ئەڭ ئۇستا دوختۇرلارنى تەكلىپ قىلىپ ئۇنى داۋالىتىشنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇنىڭ سۆزلىرىنى تولۇق ئېيتىۋېلىشى ئۈچۈن پۇرسەت بېرىپ، سۆز ئارىلىقىدا، سۆزلە، ئەبۇ ۋەلىد، ئاڭلاۋاتىمەن، دەيدۇ. ئۇتبەنىڭ سۆزى ئاخىرلاشقاندىن كېيىن، ئۇنىڭغا، سۆزۈڭ تۈگىدىمۇ، ئەبۇ ۋەلىد؟ دەيدۇ ۋە ئۆزىنىڭ جاۋابىنى چىرايلىقچە بېرىپ، ئۇنى يولغا سېلىپ قويىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ بۇ ھەدىسى ئىنسانلارغا ئەڭ ئەدەپلىك رەۋىشتە مۇنازىرىلىشىش ئۇسۇلىنى ۋە مۇنازىرە ئەخلاقىنى ئۆگىتىدۇ. ھازىرقى يىگىرمە بىرىنچى ئەسىرنىڭ مەدەنىيەتلىك ئىنسانلىرىنىڭ كۆپلىرىدە بولمىغان، بەزىلىرىدە بولغاندىمۇ تېخى يېتىلىپ تولۇقلانمىغان گۈزەل ئەخلاقلار ئىنسانىيەتنىڭ ئىپتىخارلىق ئۈلگىسى ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسسالامدا تولۇقى بىلەن بار ئىدى. چۈنكى مۇھەممەد ئەلەيھىسسالام گۈزەل ئەخلاقنىڭ ئابىدىسى ئىدى. شۇڭا مۇسۇلمانلارلا ئەمەس، بەلكى پۈتۈن ئىنسانىيەت مۇھەممەد ئەلەيھىسسالامنىڭ ئەخلاقىنى ئۆگىنىشكە ئىنتايىن موھتاج. قارشى تەرەپنىڭ سۆزىنى كۆڭۈل قويۇپ، تولۇق ئاڭلاشنىڭ ئۆزى ئېھسان قاتارىغا كىرىدىغان گۈزەل ئەخلاقتۇر. گەپ سۆزدە ئېھسان قىلىش. ئاللا تائالا قۇرئان كەرىمدە، مېنىڭ بەندىلىرىمگە ئېيتقىنكى، ئۇلار ئەڭ چىرايلىق سۆزلەرنى قىلسۇن، دەيدۇ. ھەر قانداق يەردە ئالقىشلىنىدىغان، ئىنسانلارنىڭ كۆڭلىنى يورۇتىدىغان، تاشتەك قاتتىق يۈرەكلەرنىمۇ ئېرىتىدىغان، قاتتىقلىق بىلەن ھەل قىلغىلى بولمايدىغان ئىشلارنى ھەل قىلىدىغان سېھىرلىك نەرسە چىرايلىق سۆزدۇر. ئېھسان ھەممە ئىشتا تەلەپ قىلىنىدۇ. ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئۆگىنىشلىرىنى ئەستايىدىل قىلىشى، ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ ۋەزىپىسىنى قېتىرقىنىپ ئورۇندىشى، ئاتا ئانىلارنىڭ بالىلىرىنى كۆڭۈل بۆلۈپ تەربىيەلىشى، سودىگەرلەرنىڭ ۋە دۇكاندارلارنىڭ خېرىدارلارغا سەمىمىي بولۇشى، بالىلارنىڭ ئاتا ئانىسىغا ۋە مۇئەللىملىرىگە ساداقەتمەن بولۇشى، ئەرنىڭ ئايالىغا، ئايالنىڭ ئېرىگە. سادىق ۋە راستچىل بولۇشى دوستنىڭ دوستقا سەمىمىي بولۇشى قاتارلىق گۈزەل ئەخلاقلارنىڭ ھەممىسى ئېھساندىن سانىلىدۇ